سچ سچ ٿي رهندو. باطل کي ان جي آڏو ڪنڌ جهڪائڻو آهي ۽ سچ پنهنجي مقام تي رهندو، ضايع نه ٿيندو. بل باطل پنهنجي جيتري وڻيس ته ڪري، سزا پائيندو وڃي. جيڪر تابع ٿي پئي حق انهن جي خواهشن کي ته تباهه ٿئي آسمان زمين.

آخر ڇا آهي؟ وان الذين لا يؤمنون بالاخره جيڪي آخرت جي مٿان ايمان نٿا آڻين عن الصراط لناڪبون سڌي رستي کان منهن موڙي ڪرن الله جو رستو حقيقت ۾ ڇڏي چڪا آهن ولو رحمنٰهم جيڪر اسان انهن تي رحم ڪريون وڪشفنا ما بهم من ضر ۽ جيڪا مصيبت هنن کي آهي اها اسان لاهي ڇڏيون

۽ انهن جي مصيبت کي لاهجي، تڏهن به عبرت نه پر سرڪشي ٿيندي، گمراهي ۾ تيئن وڌندا، تيئن ڪفر ۾ گهرا ٿيندا. اهو هو مضمون. جيئن ته رب تبارڪ وتعاليٰ فرمايو ته اسان هنن کي آفت ۽ عذاب سان پڪڙيوسون پر تيئن هنن سرڪشي ڪئي. رسول جي دعوت جو انڪار ڪيائون ۽ پنهنجي جهالت ۾ سرڪشي ڪيائون ۽ گمراهي ۾ متردد ٿي رهيا اهو رب تبارڪ وتعاليٰ جو ويم هتي الله تعاليٰ هنن کي عبرت ٿو ڏياري ۽ فرمائي ٿو ته توهان کي جيڪي نعمتون مليل آهن جن جي ذريعي توهان ۾ فهم پيدا ٿئي ٿو اهي حواس خمسه آهن، اکين سان ڏسڻ، ڪنن سان ٻڌڻ، زبان سان ڳالهائڻ، دل سان سمجهڻ. انهن نعمتن ۾ ڪير توهان جو امداد ڪندڙ آهي؟ پوء توهان الله جي تنزيلي آيات کي، جيڪي قرآن ۾ رب آيتون نازل ڪيون، انهن کي ٻڌو ۽ اکين سان الله جي تڪويني آيات کي، ڪائنات ۾ جوڙجڪ جهان جي کي ڏسو، پوء دلين ۾ وري انهن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪريو. وري اهي نعمتون الله تعاليٰ توهان کي فهم جون ڏنيون، انهن تي الله تعاليٰ جو شڪر ڪريو ته رب تعاليٰ ڪيڏو توهان سان احسان ڪيو. مگر انسان ذات اڪثر اوقات انهن قوتن کي بي جا خرچ ڪيو. رب تبارڪ و تعاليٰ هتي انهيء جو مضمون ٿو بيان فرمائي. ڪافرن الله جي ڏنل نعمتن جو جو قدر نه ڪيو تڏهن انهن تي ڪفر جي بلا پئي ۽ پوء دنيا جي اندر مصيبتون ۽ آخرت جون مصيبتون انهن جي لاء شروع ٿي ويون. اهو الله آهي، جنهن انشأ لڪم، پيدا ڪيائين توهان جي لاء، سمع ڪن، والابصار اکيون، والافئده دل. ڪنن جي ذريعي جيڏانهن ڪيڏانهن انسان کي سمجهه اچي. ٻڌڻ جو آواز محدود ڪونهي ڪنهن طرف کان. اکين جو ڏسڻ ٻئي نمبر ۾ محدود آهي جڏهن سامهون هجي. دل ۾ پهچڻ کان بعد اهي شيون سوچ ۽ ويچار ۽ سمجهه جهڙيون ٿي پون. انهن نعمتن جو توهان حق نه مڃيو ۽ الله تعاليٰ جو شڪر نه ٿا ڪيو. اها توهان جي انتهائي غلطي آهي، ان کان پاڻ کي بچايو، اهو رب تبارڪ و تعاليٰ فرمايو. مطلب اهو ٿيو وڃي ته انسانن کي دنيا جي اندر بي فرماني جي ڪري ڪيڏيون مصيبتون اچن، وري آيات تڪويني، تنزيلي، انهن جي مٿان نازل ٿين، بجاء هن جي جو انهي غلطين کان ۽ گناهن کان پرهيز ڪري الله جي حڪم طرف مائل ٿين ائين نه پر اڃا به اهي بري طرف ڏي هليا ويا اها انهن جي خراب ڳالهه هئي جيڪر الله جي قدرت کي محسوس ڪن ها ته ڪيترو نه نفعو ٿي پوي ها شڪر ڪن ها ته ڪيتري نه الله تعالي جي نعمت وڌي ها ائين نه ڪيو

اتي حساب ۽ بدلو ملندو ۽ ڪوئي شخص الله تبارڪ و تعاليٰ وٽ غير حاضر ٿي نه سگهندو. جنهن هن ملڪ ۾ توهان کي پکيڙيو سو ئي توهان کي ميڙي پنهنجي اڳيان ڪندو مطلب اهو آهي هو الذي ذراڪم في الارض انهي الله جنهن توهان کي پکيڙيو زمين ۾ واليه تحشرون انهي ڏانهن توهان موٽايا ويندؤ مطلب ته جيڪو توهان کي ڇڏيندڙ آهي موٽائي پنهنجي سامهون آڻيندڙ به اهو ئي الله آهي ته پوء توهان پنهنجي انهيء حساب جو خيال ڪيو، الله جي نعمتن جو قدر ڪريو. وري ٻي قوت، ٻي قدرت الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو، هو الذي يحيي ويميت، اهو الله جنهن توهان کي جياريو، جياري ٿو توهان کي ماري ٿو، اهو ئي ماريندڙ جياريندڙ، وله اختلاف الليل والنهار، ۽ انهيء جو ڪم آهي بدلائڻ رات کي ڏينهن کي. رات ڏينهن کي به اهو ئي رب تعاليٰ بدلائي. ايڏو الله تعاليٰ جي قدرت جو ڪمال. افلا تعقلون پوء توهان کي سمجهه نه آهي؟ اڃا به توهان نٿا سمجهو؟ ڪفار مڪي جا انهي ڳالهه جو عقل نٿا ڪن ته جنهن رب هنن کي جيئرو ڪري اٿاريو آهي اهو ئي رب تبارڪ وتعاليٰ جيڪڏهن

رب تعاليٰ فرمائي ٿو، اها مٽي خاڪ توهان جي آڏو پکڙيل آهي، انهي مان گاهه سلا ٿين ٿا، ان مان توهان جي غذا، جانور انهن گاهن سلن کي کائين ٿا، ان منجهان به توهان جي غذا، مطلب ته اها خاڪ آهي جيڪا توهان جي جسم ۾ ڀرجي ٿي اچي، انهي کي تبديل ڪري وري اسان ان مان خون ٿا پيدا ڪريون. خون مان وري پاڻي جو قطرو ٿا بڻايون، ان منجهان انسان ٿو ٺهي، اها ڳالهه توهان کي نه ٿي اچي سمجهه ۾ ته انهيء پکڙيل مٽيء منجهان الله تعاليٰ انسان ميڙي جمع ڪري ۽ پيدا ڪيا آهن، وري پوء ٻيهر جيڪڏهن خاڪ بڻجي ويندا ته انهن کي گڏي نه اٿاريندو؟ الله تعاليٰ انسان کي تڪويني دليل ڏنو آهي ته انهيء تي عبرت ڪري الله جي شريعت کي قبول ڪريو، جنهن تڪويني معاملي ۾ توهان مجبور آهيو مڃڻ ۾. بل قالوا مثل ما قال الاولون پر هنن ائين ڪونه ڪيو جيئن اڳين ماڻهن غلط لفظ ڳالهايا، بي سود بيان ڏنا، اهي هنن به چيا، اهي ڇا هنن چيا هئا؟ الله تعالي ٻڌائي ٿو، قالو ائذا متنا اسان جڏهن مري وينداسون، وڪنا ترابا ۽ ٿي وينداسين مٽي، وعظاما ۽ هڏا، ائنا لمبعوثون ڇا بيشڪ اسان البت اٿاريا وينداسون؟ انهي ڳالهه تي عبرت ڪرڻ لڳا. اها ڳالهه هنن کي مشڪل لڳي ته مٽي، هڏا پراڻا ائين ٿي وينداسين ته پوء ٻيهر اسان جو اٿڻ اهو مشڪل ٿيندو ۽ ڪيئن اٿبو انهيء تي عبرت پيا ڪن. پر جيڪڏهن وري انهن کي چئجي ته ڀلا زمين جو پيدا ڪندڙ ڪير؟ آسمانن جو پيدا ڪندڙ ڪير؟ وچ ۾ انتظام بڻائيندڙ ڪير؟ ته ان جي نالي چون ٿا الله. پر وري هنن کي مشڪل لڳو اصل مقصد هيو ته هي پنهنجي نفس کي آزاد ڪرڻ پيا گهرن ڪوڙن دلائل سان. انڌا اعتماد پنهنجي دل کي ڏئي انهيء سهاري پاڻ کي آزاد ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ۽ خيالي طرح سان اها آزادي حاصل ڪرن. اها آهي هڪڙي انسان جي انتهائي گمراهي. انهيء طريقي سان لقد وعدنا نحن وآباؤنا واعدو ڏنو ويو اسان کي ۽ اسان جي ابن ڏاڏن کي هذا اهو ته توهان کي اٿاريو ويندو من قبل اڳي ئي ان هذا الا اساطير الاولين ناهي اهي مگر نقل آهن پراڻا اڳيان پهرين ماڻهن جي اڳي نقل ٻڌايا ها اهي نقل آهن قصا آهن باقي اها ڳالهه اهڙي اسان کي ڏسڻ ۾ ڪانه آئي آهي جو جيڪو مري ويو هزار ورهيه گذريا آهن ڪو هڪڙو انهن مان اٿي آيو هجي پر اها ڳالهه هي نٿا سمجهن ته ان اٿارڻ جو وقت هي ناهي هي مٽيء منجهان پيدا ڪرڻ جو وقت آهي مٽيء ۾ جڏهن ماڻهو سڀ ختم ٿين ته ٻيهر وري پيدا ڪرڻ جو وقت ايندو جو وري هن کي الله تعالا اٿاري في الحال اڃا انهي مٽيء مان نئين سر پيدا ڪرڻ جو وقت آ، جيستائين انسان هي کپي کٽي بيهن ته پوء ٻيهر وري انهن کي فنا ڪري اٿارجي، اهو هڪڙو دور آ وقت آ. قل لمن الارض ومن فيها ان ڪنتم تعلمون اي نبي تون هنن کان پڇ ته اها زمين ڪنهن جي آ؟ ومن فيها ۽ ٻيا جيڪي زمين ۾ توهان ايترا سامان ڏسو ٿا اهي ڪنهن جا آهن؟ ان ڪنتم تعلمون جيڪڏهن توهان ڄاڻو ٿا آسمان، ستارا، سج چنڊ، عجيب نظام قدرت جو رب العرش العظيم ڪير آهي؟ چوندا آهن ته الله پوء جڏهن توهان ايتري قدر به تعارف رکو ٿا ته ايڏي قوت جو حذر نٿا رکو؟ جو ان جي عبادت ۾ شرڪ ڪريو، ان جي حڪومت ۾ مخالفت ڪريو، ان جي قوت جي مقابلي ۾ ۾ توهان ٻيون طاقتون فرضي ۽ وري فرضي طاقتون اهڙيون جن کي سندن وجود جيتري قوت به ڪانهي بت ۽ پٿر ٺاهي آڏو بيهارڻ يا اهڙا هڪڙا شخص جن کان ڊڄڻ جيڪي هنن جهڙا ماڻهو هجن دنيا جا جابر ۽ سرڪش انهن جي حڪم تي اٿڻ ۽ ويهڻ رب تبارڪ و تعاليٰ جي حڪم کي پٺي ڏيڻ ڪهڙو عقل آهي انهن ماڻهن جو؟ اي نبي تون پڇين، من بيده ملڪوت ڪل شيء، ڪنهن جي هٿ ۾ آهي حڪومت الله تعاليٰ جي؟ ڪير آهي القاهر فوق عباده؟ لازمي طرح سان هنن کي پنهنجي رب ڏي رجوع ڪرڻو پوندو، ڇو ته قاهر قوت هنن کي ٻي ڏسڻ ۾ نه ايندي، ضرور ڪا هڪڙي اهڙي طاقت پنهنجي ذهن ۾ سمجهندا. ماڻهو جڏهن دل ۾ الله جو اکر چوندو آهي ته اهو محمول آ. هڪڙو موضوع هن جي ذهن ۾ آهي، اهو ڇاهي هو. ۽ هو جو جيڪو اکر آ، سو انسان جي ذهن ۾ هڪڙي حقيقت جي مٿان دلالت ڪري ٿو جيڪو موضوع آ. ۽ الله جو اکر انهي موضوع جو محمول آ. ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت مثبت له، هڪڙي شيء ٻي شيء جي لاء جڏهن ثابت ڪبي ته لازمي طرح انهيء شيء کي ڪو نه ڪو وجود مڃڻو پوندو. انهيء هستيء کي جڏهن آدمي تسليم ڪري ۽ الله جو اکر انهيء تي حمل ٿو ڪري ۽ انهيء جي نالي اهو لفظ الله جو ثابت ٿو ڪري، تنهن جي معنيٰ ته هن کي ايست ايتري قدر ذهن ۾ ته اها قوت محسوس ٿي آهي اهي شخص جيڪي خود الله تبارڪ و تعاليٰ کي نٿا مڃين، انهن وٽ به اهڙو هڪڙو موضوع ذهن ۾ آهي، زبان سان اقرار ڪن يا نه ڪن. پوء جڏهن اها انسان جي فطري ۽ طبعي شيء آهي، انهي کان منهن موڙڻ ڪيتري قدر نه غلطي آهي. پوء توهان پاڻ کي ڇو ٿا نقصان پهچايو؟ هدايت کان ۽ سڌي رستي کان پاڻ کي ڇو ٿا ٺڳرايو؟ شيطان جي ڪڍ ۽ نفس جي خواهش جي پٺيان ڇا لاء ٿا لڳو؟ توهان کي ظهور حق جو وفي انفسڪم افلا تعقلون توهان جي نفسن ۾ ظهور حق جو آهي پوء توهان ان کي نٿا سمجهو الله تعاليٰ جي وحدانيت جا دلائل توهان کي هڪڙا تڪويني آيات ۾ نظر اچن ٿا توهان اوڏانهن توجه نٿا ڪريو اهو رب تبارڪ وتعاليٰ هنن ڪافرن کي مڪي جي مشرڪن کي جيڪي جيئن پوء تيئن سرڪشي ۾ وڌندا وڃن حضور پاڪ صلي الله وسلم جي مخالفت ڪندا پيا وڃن ائين سمجهايو انهن کي

ڪنهن جو آسمان زمين، چوندا ته اهو الله جو، افلا تتقون، پوء توهان اهڙي هستي کان، اهڙي بادشاهه، شهنشاهه، کان نٿا ڊڄو، ان جي گستاخي ۽ فرمانبرداري ٿا ڪريو، جنهن جي حڪم هيٺ آسمان، زمين، سج، چنڊ، ستارا، سڀ شيون موجود. قل من بيده ملڪوت ڪل شيء، چوين، ڪنهن جي هٿ ۾ آهي حڪومت هر شيء جي؟ رب تبارڪ وتعاليٰ جي هٿ ۾ آهي ساري ڪائنات جي حڪومت. وهو يجير، اهو بچائي وٺي، جنهن کي بچائي، ولا يجار عليه، انهي تي ڪنهن کي نه بچايو وڃي، رب تعاليٰ جي مرضي جي خلاف ڪنهن کي نه بچايو وڃي، ان ڪنتم تعلمون، جيڪڏهن اسان ڄاڻو ٿا ته ايڏو رب تبارڪ وتعاليٰ حاڪم، قوت جو مالڪ، قدرت جو صاحب، جنهن جا دلائل ايتري قدر، جنهن جي ڪا حد نه، جنهن جو واعدو حق جو، بعث بعد الموت، الله وحده لا شريڪ اهو فرد، صمد، احد، لم يلد ولم يولد ولم يڪن له ڪفوا احد اهڙو رب تبارڪ وتعاليٰ انهم لڪاذبون فيما ادعوا من انڪار البعث هنن جو الله تبارڪ وتعاليٰ جي بعث جو انڪار ڪيو آهي ان ۾ ايڏو ڪوڙ ايڏي غلطي الله سان شرڪ ۾ ايتري غلطي اهي سڀ جيڪي به انهن جا مضمون آهن انتها درجي جا هي غليظ آهن اهي خيالات انهن کي ڪڍي ڦٽي ڪن الله تعاليٰ فرمائي ٿو بل اتيناهم بالحق سيقولون لله پڇبن ته ڪنهن جي حڪومت آهي؟ ڪير آهي جنهن جي طاقت مان ڪنهن کي بچائي نٿو سگهجي؟ چوندا الله قل فانيٰ تسحرون پوء ڪاڏي توهان کي جادو ڏنو ويو آهي؟ ڪاڏي توهان کي مجنون بڻايو ويو آهي؟ هوش حواس توهان جو سلب ڪيو ويو آهي؟ جڏهن زمين جو مالڪ، آسمان جو مالڪ، درميان ۾ هر شيء جو مالڪ، اهي سڀ شيون ان جي هٿ ۽ زير تصرف، اقتدار انهي جو، قوت انهي جي، حڪم انهي جو، پوء توهان جي بدن جي هڏين کي، ذرن ذرن کي الله تعاليٰ پنهنجي قبضي قدرت ۾ آڻي وري ٻيهر زنده بڻائي، انهي قادر مطلق جي مشيئت جا اها پاڻ توهان جي وجود ۾ جاري ڪري، آخر انهي شيء کان توهان ڇو ٿا انڪار ڪريو؟ بل اتيناهم بالحق ائين ڳالهه ڪانهي اسان انهن کي پهچايو آهي حق وانهم لڪاذبون اهي ڪوڙا آهن جو انهي حق جو انڪار ٿا ڪن ۽ نه ٿا سمجهن. نبي تون هنن کي سمجهاء، ڳالهه صاف ٻڌائين، ما اتخذ الله من ولد، الله تعاليٰ ڪا اولاد ڪانه ورتي آهي، وما ڪان معه من اله، نه ڪي الله سان گڏ ڪا ٻي هستي قوت واري آهي، نه ڪو خدا کي ڪو اهڙو دوست آهي مالڪ، جنهن دوست ۽ مالڪ جو خدا ڳيجهو هجي، اهو ته پاڻ مالڪ آهي بس، هو الاول اهڙي قوت به ڪانهيس ڪا، وري نه اهڙي قوت جيڪا هن سان مناسب ۽ مشابه ٿئي، اولاد وغيره، جنهن جو چوڻ ۽ ان جو حڪم هن کي مجبوراً مڃڻو پوي. رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها ڳالهه به ته ڪانهي. جي ائين هجي ها، وما ڪان معه من اله، ۽ ان سان گڏ ڪا اهڙي اله جهڙي قوت ڪانهي، اله چئبو آهي هستيء کي. اها هستي جيڪا هستي توهان جي ذهن ۾ اچي ۽ اها بي انتها هستي، اڻ کٽ وجود، پوء جي اهڙا ڪيئي وجود هجن ها ٻيا ڀي ته اذا لذهب ڪل اله بما خلق، هر هڪڙو مالڪ پنهنجي مخلوق کي پنهنجي حڪم سان وٺي پري ڪري بيهي ها. هر هڪڙو ڌنار پنهنجي ڌڻ کي جدا جدا بيهاريندو آ. جي رب تبارڪ وتعاليٰ سان ڪا اهڙي هستي قوت واري برابر هجي ها اهو پنهنجي ملڪ کي، پنهنجي خلق کي، هن جي ملڪ کان، هن جي خلق کان الڳ ڪري ها. پوء ٿئي ها مقابلو، ولعلا بعضهم عليٰ بعض، هڪڙو چڙهائي ڪري ها ٻئي تي. ضرور ائين ٿيڻ گهرجي ها. آسمان، زمين، ذري ذري جو تنها مالڪ مختار هڪڙو رب تعاليٰ. نه ان کي اولاد جي ضرورت، نه ان کي ڪنهن مددگار جي حاجت. ان جي حڪومت ۽ فرمانروائي ڪنهن شريڪ جي شرڪ کان ڪنهن قوت واري جي اختيار کان مستقل ۽ الڳ آهي؟ ائين جيڪڏهن هجي ها ته هر هڪڙو ماڻهو بااختيار حاڪم پنهنجي رعيت کي وٺي الڳ ڪري بيهاري ها پوء هن سان گڏجي ڇو بيهي ها؟ هر هڪڙو پنهنجو نظام ڪري ها؟ اتان سمجهه ۾ ڇو ته هن هڪ ملڪ ۾ ٻه خدا ٿي نٿا سگهن. لو ڪان فيهما الهة الا الله لفسدتا الله کان جيڪڏهن سواء هن هڪڙي کان سواء جيڪڏهن ٻيو به ڪو هجي ها

يا جيڪر اتفاق واري هلن ٿا ته به اتفاق واري صورت ۾ ڪم هڪڙي جي ذريعي ٿئي ٿو يا ٻنهي جي ذريعي. جيڪر هڪڙي جي ذريعي ٿئي ٿو ته ٻيو بڪ، بيڪار، جي ٻنهي جي ذريعي ٿئي ٿو ته چئبو ته ٻئي عاجز آهن، تڏهن هر هڪڙو ڪم نٿو ڪري سگهي. اختلاف واري صورت ۾ جنهن جي حڪم تي جهان هليو اهو خدا آهي، جنهن جي حڪم تي نه هليو خدا نه آهي. روز سج اڀري ٿو، جيڪڏهن ٻيو چوي ته نه سج نٿو اڀري، نه اڀري اڄ، ۽ سج کي منع به ڪري پر سج اڀري پئي، تنهن جي معنيٰ ته ڌڻي اهو مالڪ آهي نه.

معنيٰ جيڪي شيون ظاهر اسان ڏسون ٿا ۽ جيڪي مخفي آهن اسان کان اسان نه ٿا ڏسون سڀ الله جي آڏو ظاهر آهن تعالٰي عما يشرڪون جيڪي توهان شريڪ ٿا خدا سان بڻايو انهن سڀني کان هن جي قدرت مٿي آهي ان جو قدر مٿي آهي عزت مٿي عظمت مٿي جنهن کي توهان خدا سان شريڪ ڪندؤ انهي جي عظمت ڪاڏهون توهان آڻيندؤ؟ اهو هڪڙو واعظ هو، ڪفار کي نصيحت هئي ۽ انهن کي تنبيهه هئي ته انهيء قدرت کي توهان مڪمل طرح سان تسليم ڪريو ۽ ان کي پوري طرح سمجهو. هاڻي الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي هڪڙي دعا ٿو سيکاري. ان دعا منجهان حقيقت ۾ اهڙي باطل قسم جي عقائد وارن کان هڪ طرف ٿيڻو آهي. اهو رب تعاليٰ ٿو ٻڌائي. ۽ انهي دعا جو مقصد اهو آهي ته نبيء تون اهڙي قسم جي دعا گهر جنهن دعا جو نتيجو ۽ رد عمل اهو هجي ته جيڪي به تنهنجي اها دعا ٻڌن اهي سمجهن ته نبي اسان کان انهي معاملات ۾ انهي حالات ۾ بلڪل اسان کان پري آهي الڳ آهي ۽ نبي جي بي فرماني ۽ الله جي بي فرماني ۾ جيڪو نتيجو نڪرندو نبي انهي نتيجي کان آزاد آهي ڇو ته الله تعاليٰ فرمائي ٿو ادعوني استجب استجب لڪم مون کان دعا گهرو ته مان توهان جي قبول ڪريان. الله تعاليٰ هيء دعا ته پاڻ ٿو سيکاري تنهن جي معنيٰ ته پاڻ قبول ڪندو ۽ انهيء دعا جو نتيجو اهو ته الله تعاليٰ جيڪي تنهنجا بي فرمان آهن انهن تي جڏهن تون عذاب موڪليندين اسان کي الڳ ڪجانء. اها الله دعا پاڻ سيکاري ٿو. نتيجو هي آهي ته اهي ائين سمجهن ته لازمي طرح عذاب ايندو ۽ نبي انهي عذاب کان بچڻ جي لاء الله کان دعا ٿو گهري. ۽ الله تعاليٰ هن کي دعا سيکاري ٿو اهو بادشاهه بي پرواهه آهي ۽ فرمائي ٿو ته ان جي معاشري ۾ توهان گڏيل آهيو اٿڻ ويهڻ معاملو توهان جو ان سان هڪ هنڌ آهي تنهن ڪري توهان الله کان دعا گهري پاڻ کي الڳ ڪرايو

تنهنڪري هر مؤمن کي اها هدايت ٿي ڪجي ته الله جي عذاب کان ڊڄي ڪري اهڙي دعا گهري ته جيئن ظالمن تي جڏهن عذاب اچي ته الله تعاليٰ اسان کي ان جي ذيل ۾ شامل نه ڪجانء جيئن روايت ۾ اچي ٿو اذا اردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون نبي سائين جن دعا گهري ته اي رب جڏهن ڪنهن قوم تي تون عذاب موڪلين ته اسان کي فتني کان بچائجانء مطلب ايمان ۽ احسان ڪامل جي راهه سان اسان کي مستقيم ڪري پنهنجي رضا ۾ پهچائجانء.

هڪڙا هوندا بي فرمان ٻيا فرمانبردار پوء عذاب بي فرمانن جي ڪري ايندو آهي ۽ فرمانبردار به پوء ڪڏهن ڪڏهن انهي لپيٽ ۾ اچي ويندا آهن سو الله تعالي فرمائي ٿو ته انهي عذاب کان پاڻ کي بچايو حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالي عنها هڪڙي دفعي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي خدمت ۾ عرض ٿي ڪري الله جا رسول انهلڪ وفينا الصلحاء سائين اسان هلاڪ ٿي وينداسين حالانڪه اسان ۾ صالح به هوندا

هن کي لنگهندي مهل لتاڙ ڏني، ائين کڻي سمجهيو. هنن چيو، بابا هيڏو پاڻي نه ڀر. پاڻ هنن صلاح ڪئي ته هاڻي پاڻي اسان کي نٿا ڇڏين، تنهنڪري بهتر آهي ته ڪو ٻيو رستو ڪريون. فيصلو ڪيون ته ٻيڙي جي اندر تري ۾ سوراخ ڪڍي اتان پاڻي ڀريون. چيو ٺيڪ آهي. پوء اندر ان کي ٽڪڻ ويٺا. ڪو اوزار استعمال ڪرڻ.

ائين ڪن چي نه سائين ائين صحيح ناهي فرمايو ته هڪڙا ماڻهو آهن ظلم ٿا ڪن بي فرماني ٿا ڪن ملڪ ۾ تڪليف الله تبارڪ و تعالٰي جي دين جي بي حرمتي هاڻي جيڪڏهن ٻيا ماڻهو ان جي هٿن کي نه وٺندا ۽ اهي چوندا ته اسان عافيت ۾ آهيون اهي گناهه ڪن ٿا پوء الله تعاليٰ جو عذاب جڏهن ايندو ته سڀني کي لپيٽي وٺندو هڪڙي ٻيڙي تي چڙهيل آهن ائين نه چئبو ته ڪو غلطي انهن ڪئي تنهن ڪري رڳو انهن تي محدود رهندي هڪڙي معاشري ۾ آهن، هڪڙي ڳوٺ ۾ آهن، هڪڙي ملڪ ۾ آهن، تنهنڪري عذاب بي فرمانن جي ڪري جڏهن ايندو ته اچي ويندو سڀني تي. بچا اهي فرمانبردار آهن جيڪي ڪم ڪندا رهيا. الله تعاليٰ انبياء ڪرام سان ائين ڪيو آهي. پنهنجي نبين پنهنجي قوم سان گڏ انهن ڪم ڪيو. پوء جڏهن الله جو عذاب آيو ته بي فرمان ختم ٿي ويا، فرمانبردار انهن چند چوڏهن ماڻهن سان نڪري بچي ويا. رسول اهو پنهنجي قوم کي وٺي ويا ڇڏائي. نوح عليه السلام.

الله تعاليٰ نبي سائين کي خطاب ڪيو آهي پر ٻين کي ٻڌائڻ مقصد آهي قرآن پاڪ جي اها عام عادت آهي ان الله امر بالمرسلين امر بالمؤمنين بما امر به المرسلين حديث شريف آهي مشڪوة شريف ۾ اچي ٿي ۽ ٻين ڪتابن ۾ به آهي الله تعاليٰ حڪم ڪندو آهي مؤمنن کي انهي ڳالهه جو جيڪو حڪم ڪري ڇڏيندو آهي رسولن کي رسولن جو حڪم ۽ مؤمنن جو حڪم ساڳو آهي. الله جو محڪوم هر هڪڙو شخص آهي. خدا جو ٻانهو هر هڪڙو آهي، نبي هجي يا غير نبي هجي. اسان ڄاڻون ٿا انهن کي. وقت تي انهن کان حساب ورتو ويندو. توهان ان سان نرمي ڪيو، چشم پوشي ڪريو. ڪيترا ماڻهو اهڙا آهن جو رڳو نرمي ۽ چشم پوشي جي ڪري گرويده ٿي ويندا آهن. وري دعوت ۽ اصلاح جو به اثر انهن ۾ ٿي پوندو آهي. ادفع بالتي احسن، تون ٽار انهن جي بريء ڳالهه کي اهڙيء شيء سان جو اها سهڻي آهي.

۽ سهڻي وصف اختيار ڪريو اهو مطلب هيو صفح و درگذر سهڻا اخلاق ته جيئن انهن ماڻهن ۾ ضد ۽ دشمني نه پيدا ٿئي ۽ توهان ته هونئن الله خاطر ٿا ٻڌايو تنهن ڪري توهان وٽ دشمني جو سوال ئي ڪونهي دشمني ٿيندي انهن جي دل ۾ پيدا جهڙي طرح نبي سائين دعا گهري آهي ته رب اعتصم بک من نزغات الشياطين

انهن کي اسان دڙڪو ڏنو آهي ته توهان کي عذاب ڏينداسون الله فرمائي ٿو ته اسان توکي ڏيکاري ڇڏينداسين ادفع بالتي هي احسن ۽ دفع ڪري ڇڏ بريء ڳالهه کي اهڙيء شيء سان جيڪا اها سهڻي آهي نحن اعلم بما يصفون بيشڪ اسان ڄاڻون ٿا جيڪي جو هو وصف بيان ڪن ٿا مطلب هي آهي ته ماڻهو پنهنجي نفس جي اثر هيٺ ايترو نه اچي جو اٿي انهيء جو وري حساب ڪتاب وٺڻ شروع ڪري الله جي پاسي ڏي حساب ڪتاب کي حوالي ڪري ڇڏجي، حسابدان حقيقت ۾ اهو آهي. قل رب اعوذ بک من همزات الشياطين اها ڳالهه ثقيل آهي ۽ تمام مشڪل آهي جو انسان اهڙي ڳالهه کي سهي سگهي ۽ برداشت ڪري تڏهن رب فرمائي ٿو ته،

۽ فرائض تربيت ۽ تعليم جا هتي ٻڌايا ٿا وڃن. مان پناهه ٿو گهران منهنجا رب جو اهي مون وٽ حاضر ٿين، شيطان اچن، مون وٽ اهي حاضر ٿين، ڪنهن حالت ۾ مان کي انهن کان محفوظ رک ۽ بچاء. معنيٰ هيء ٿي وڃي ته انسان شياطين الجن يا شياطين الانس جي حرڪتن کان ايتري قدر پريشان نه ٿئي جو طيش ۾ اچي وڃي بلڪ ڪا اهڙي تدبير ڪجي، جيڪا اها نرميء واري تدبير آهي ۽ انهيء نموني سان علاج ڪجي، جنهن ۾ فساد ۽ جهيڙي تائين دين جي ڪم ڪندي ماڻهو نه پهچي. اها تمام ضروري شيء آهي. حتي اذا جاء احدهم الموت جڏهن ايندو موت انهن وٽ، قال رب ارجعون پوء پاڻهي اهو چوندو ته رب هاڻي مان کي موٽاء. اچي حالات کي ڏسندو، حالات هن کي اچي پڪڙيندا ۽ تنگ ڪندا، پوء چوندو ته رب هاڻي موٽاء ته لعلي اعمل صالحا. ڪو مان نيڪي جو ڪم ڪري اچان ۽ ڪا ڀلائي اختيار ڪيان ته جيئن تنهنجي تنهنجي عبادت مان پوري طرح ڪري سگهان هاڻي انهن ڪفار کي سامهون سندن ڪردار ظاهر ٿيندو ۽ اچي پريشان ٿيندا پشيمان ٿيندا الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن کي هاڻي اسان جي حوالي ڪري ڇڏيو بس توهان دين ٻڌايو آهي اسان هاڻي انهن کي جاچ ڪنداسي پوء ڪندا هي پڇتاء ۽ تمنائون ڪندا ته رب پروردگار اسان کي جيڪر پوئتي موٽائي هاڻي قبر منجهان دنيا ڏي موٽڻ ڪيترو نه مشڪل آهي اهڙو مشڪل آهي جيئن توهان جي عقل ۾ ٻار پيدا ٿيل کي ماء جي پيٽ ۾ موٽائي تربيت ڏئي آڻڻ مشڪل آهي دنيا جون قوتون دنيا جا معالج ڊاڪٽر حڪيم ڄاول ٻار کي وري پوئتي ماء جي پيٽ ۾ موٽائي وجهن، جيڪو ٻار ڄمي پيو آهي، موٽائي وجهي وري اتي اندر ماء جي پيٽ ۾ هن جا تعلقات وابسته ڪري، وري جيڪي ان ۾ نقص ٿيل هجن انهن نقصن کي ٻيهر ڀري، جيڪڏهن نڪ منو اٿس ته سڌو ڪن، اک کان ڪاڻو آهي ته ٻي به اک پئجي وڃي، جيڪڏهن ٻانهن کان ٽنڊو آهي ته ٻانهن درست ٿي وڃي، پوء ماء جي پيٽ منجهان جيڪڏهن اهڙو هڪڙو معيوب ٻار ڄائو آهي ته ٻيهر موٽائي هن کي پيٽ ۾ وجهي تربيت ڏئي مڪمل ڪري اچجي، اهو ممڪن آهي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته قبر منجهان موٽي به اهو ماڻهو پوئتي دنيا ۾ اچي ائين ناممڪن آهي. پوء چوندو ته رب مان کي پوئتي موٽاء اعمل صالحا مان ڀلا ڪم ڪري اچان فيما ترڪت انهيء شيء ۾ جيڪي جو اهو مان ڇڏي آيس ڪلا هرگز نه ٿيندو انها اها هڪڙي ڳالهه آهي ڪلمة هو قائلها اهو لفظ آهي هڪڙو جنهن جو قائل به اهو پاڻ آهي يعني اجل اچڻ کان بعد هاڻ اهو نام ناممڪن آهي وقت اچي ويو چئي ٿو ته لو ردوا پر ڀلا بالفرض والتقدير الله تعاليٰ ته قادر آ هو کڻي موٽائيس پوئتي رب تعاليٰ فرمائي ٿو لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لڪاذبون جيڪڏهن هن کي پوئتي موٽائجي ها ته به ساڳا ڪم ڪن ها انهم لڪاذبون اهي ڪوڙا آهن هنن پنهنجي فطرت کي ايترو ساڙي تباهه ڪيو آهي جو هاڻي انهن کان ساڳيو ڪم نڪرندو، جهڙو بڇڙو ڪم ڪري آيا، موٽي سڌي رستي تي هاڻي نه ايندا. اهي پنهنجي فطرت کي، سليم فطرت کي ساڙي تباهه ڪري پوء مئا آهن. ٻيهر اها سليم فطرت ته موٽي ڪانه ايندي، جيئرو ڪري دنيا ۾ رکجين ته به ساڳا ڪم ڪندا. الله تعاليٰ جي علم ۾ اها ڳالهه آهي. ماڻهو جيڪو زبان سان ڳالهه بڻائيندو آهي، هو غلبي حسرت کان بڻائيندو آهي ۽ ندامت ۽ پشيماني جي سبب اهي لفظ چوندو آهي ته من نه من ڪنهن طرح اسان جي ڪا صورت چڱائي جي بڻجي پر اها صورت چڱائي جي ڪانه بڻجي سگهندي ومن ورائهم برزخ انهن جي پٺيان هڪڙو پردو آهي الي يوم يبعثون قيامت تائين انهي پردي ۾ ويٺا هوندا برزخ معنيٰ اهڙو هڪڙو جهان، جنهن ۾ ڪجهه دنيا جا آثار، ڪجهه آخرت جا، اتي اچي گڏ ٿيندا آهن. اهڙو به هڪڙو ملڪ آهي، يعني قبر جو جهان. دنيا جا آثار هيئن ته اتهون جون نيڪيون يا برايون، جيڪي هن انهن جي ڪي بنياد وڌا هوندا، هن وٽ پهچنديون. جيڪڏهن براين جا ڪم ڪري ويو آهي، افتتاح ڪري ٺهرائي ويو آهي برايون، ته ان برائي جي لائن هن سان ڳنڍيل هوندي. ۽ جيڪڏهن ڪا نيڪي ڪري ويو آهي ته نيڪيء جو اجر پهچندو. اذا مات ابن آدم انقطع عمله حديث شريف ۾ اچي ٿو ته انسان جڏهن مري ٿو عمل ڪپجن ٿا الا من ترڪ صدقة جارية او ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به صدقو جاريو ڇڏي يا اولاد صالح ڇڏي يا علم ڇڏي پوء ان منجهان نفع پهچي ٿو اهڙيء طرح جيڪڏهن ڪو ماڻهو برائي ڪندو ۽ برائي جو افتتاح ڪندو ڪو برائي جو ڪم دنيا ۾ ڪري ويو آهي ۽ اهو هلندو رهي ٿو

ائين بيزار ٿي ڀڄي ويندو، هر هڪڙو ماڻهو پنهنجي حال ۾ گرفتار ۽ مبتلا هوندو. پوء جڏهن ايڏيون قرابتون بيڪار ٿيون وڃن ته ٻيون قرابتون ڪهڙي ڪم جون نفعو ڏينديون؟ ڪجهه به نفعو نه ٿيندو. باقي آهي نيڪي جو مسئلو. پوء نيڪي جو مسئلو جدا آهي. جنهن کي الله تعاليٰ بيان فرمايو آهي.

معنيٰ. وڏن جي درجي ۾ اڳين وڏن جي درجي ۾ هي اولاد جيڪا گهٽ درجي واري آهي ان سان چنبڙائي ڇڏبي. ما التناهم من عملهم من شيء ۽ نه گهٽائينداسين انهن جي عمل منجهان ڪا به شيء. يعني مطلب هي ٿيو ته قيامت جي ڏينهن جڏهن سارا نسب ختم ٿي ويندا، رشتا ڪپجي ويندا، ڪجهه به ڪم نه ايندو. پوء اتي انسان جي لاء جيڪڏهن پنهنجي نسل سان پوء جسماني نسل هجيس يا روحاني نسل هجيس ڪنهن نه ڪنهن قسم جي ڪا مناسبت هوندي ته پوء الله تعاليٰ اهي انهن سان چنبڙائي ڇڏيندو. اهو به هڪڙو قيامت جي ميدان جو موقعو آهي. هڪڙو موقعو بيزاري جو آهي، ٻيو موقعو الحاق جو آهي. تنهن ڪري تعارض قرآن جي ٻنهي آيتن ۾ نه رهيو. ان الحاق جي موقعي ۾ جيڪي ڪمزور ۽ ڪجهه کٽل آهن تن کي انهن وڏن سان پهچائبو پر الله فرمائي ٿو ته وڏن جا عمل ڪپي هنن کي ڏئي ڪمي پوري نه ڪبي پر الله تعاليٰ انهن وڏن جي عزت ۾ هنن تي فضل ڪندو هڪڙي روايت اچي ٿي ۽ ٻي روايت به آهي هڪڙي الا نسبي و صهري نبي سائين فرمايو ته منهنجو نسب ۽ منهنجو جيڪو صهر آ معنيٰ جن کي مان پنهنجون نياڻيون ڏنيون هن يا ٻيو منهنجو نسب آ جيڪي منهنجي خاندان جا شخص آهن ان ۾ اهو فائدو ٿيندو ته اها استثنا آهي هڪڙي نبي سائين جن پاڻ بيان فرمائي آ پوء ان استثنا جو اثر آهي تنهن ڪري ماڻهو ان استثنا جو حضرت علي سائين ڏي ويو حضرت علي سائين عرض ڪيائين ته توهان هڪڙي مهرباني ڪيو مون سان نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سان منهنجو نسب ڪونهي جو مان ان جي اولاد منجهان هجان ان جي اولاد مان حضرت امام حسن حسين يا انهن جي اولاد آهي ٻي صورت آهي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم صهر هجڻ جي نياڻي هجڻ جي ته نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي هاڻي ڌيء به ته ڪانهي ڇو ته اهي ڌيئر اچي ويون سڀ وفات به ڪري ويون. هاڻي علي توکي ڌيء آهي حضرت فاطمه منجهان ام ڪلثوم اها به نبي جي ڌيء آ ڏوهٽري اها جيڪڏهن ڏيندين ته پوء اهو منهنجو هڪڙو عمل ٿي پوندو جو نبي سائين فرمايو الا نسبي و صهري منهنجو خاندان ۽ منهنجو منهنجو جنهن کي صهر دامادي نصيب ٿي آ سو جي اها ڪندو آ ته پوء تنهنجي ڏاڍي مهرباني

نيڪيء جو زيان ڪري ڇڏيو تلفح وجوههم النار ساڙيندي انهن جي چهرن کي باهه وهم فيها ڪالحون اهي انهي ۾ بد شڪل هوندا ساڙيندي انهن کي باهه ۽ بد شڪل هوندا باهه جي اندر معنيٰ باهه جو سڙيل ماڻهو ٿي پوندو ڪلوح چئبو آهي ٽريوڙي وجهڻ منهن ۾ بدشڪل هجڻ الم تڪن آياتي ڇا منهنجون آيتون اهڙيون نه هيون تتليٰ عليڪم جيڪي توهان تي پڙهيون وڃن فڪنتم بها تڪذبون پوء توهان انهيء جو انڪار ڪندا هيؤ اهڙيون آيتون اسان جون نه هيون جيڪي توهان کي ٻڌايون ڪونه ويون گويا دنيا جي جهان ۾ توهان انهن کي انڪار ڪندا هيؤ هاڻي سڀ اکين سان ڏسو ٿا. اهي جيڪي ڪوڙيون ڳالهيون توهان کي نظر اينديون، هاڻي هتي سچيون نظر اچن ٿيون. قالو، جواب ۾ چوندا، ربنا، اي اسان جا پروردگار، غلبت علينا شقوتنا، غالب ٿي ويو اسان جي مٿان شقوت، شقوت جي معنيٰ آهي شقاوت، بدبختي، اها هڪڙي هيئت آهي، برائيء جي هيئت، اها اسان جي مٿان غالب ٿي وئي، نڀاڳ. وڪنا قوما ضالين اسان هياسون گمراهه اهڙي قوم جو گمراهه قوم هياسون ائين واقعي ٿي ويو رب هاڻي اسان اعتراف ڪيو ربنا اخرجنا هاڻي اسان کي تون ڪڍ منها ان جهنم جي باهه کان فان عدنا جيڪڏهن اسان ٻيهر موٽياسون اهڙن ساڳن ڪمن ساڳن خيالن ۽ عقيدن ڏي فانا ظالمون پوء اسان ظالم ٿي پونداسين تنهن ڪري اسان کي مهرباني ڪري هاڻي هتان ڪڍيو وڃي ۽ اسان جي جان ڇڏائي وڃي ته اسان اعتراف ڪري چڪا آهيون، هاڻي جيڪڏهن اسان کي وري انهيء مصيبت ڏي ٻيهر تون ايندي ڏسين ۽ بي فرماني جي حال تي اسان کي پوء ڀلي سزا ڏجانء. قال، الله تعاليٰ جواب ۾ فرمائيندو، اخسئو فيها، ڦٽڪار هجي توهان کي انهيء ۾، پيا رهو انهيء ۾، ولا تڪلمون ۽ مون سان نه ڳالهايو. اخسئو فيها، اهو ڪلمو آهي زجر جو.

ڇا ئي پيا رهو انهيء ۾، پيا رهو. ولا تڪلمون مون سان نه ڳالهايو. انه ڪان فريق من عبادي بيشڪ هڪڙي منهنجي جماعت هوندي هئي منهنجي ٻانهن مان، اهي ويچارا چوندا هئا يقولون ربنا آمنا چوندا هئا رب اسان ايمان آندو، فاغفر لنا اسان کي معاف ڪر، وارحمنا اسان تي رحم ڪر، وانت خير الراحمين تون ڀلو رحم ڪندڙ آهين. اهڙي هڪڙي نيڪ شخصن جي جماعت مون کان دعائون گهرندا ها، رحم جي درخواست ڪندا هئا ۽ توبهه به ڪندا هيا گناهن کان، پوء انهن جون اهي دعائون ٻڌي توهان پاڻ ته دعائون نه گهرندا هيو پر ٻين جي دعا تي چوندا هيو ته بڪ نه ڪريو، خواهه مخواهه رڳو ويٺا ٿا گفتا ڪيو، پاڻ ٿا ڏيکاريو، دعائون ٿا گهري ۽ اسان کي سمجهايو. ائين نه ڪريو. فاتخذتموهم سخريا اهڙن نيڪن کي توهان مسخري طور کڻي ورتو. فاتخذتموهم پوء توهان ورتو انهن کي مسخري ڪري. ائين ٿي پيو. حتي انسوڪم ذڪري تان جو انسوڪم ويسر ڪرايائون توهان کي منهنجي ياد. معنيٰ مطلب هي ٿيو وڃي جيڪا منهنجي ياد هئي سا اها به توهان کان انهن وساري ڇڏي. ياد وسارڻ جو مطلب هي آهي ته توهان پنهنجي ان آڪڙ ۾ انهن جي استغفار تي ۽ انهن جي توبهه تي ۽ انهن جي دعا تي ايتري قدر کليو، مسخري ڪيو ۽ انهن جي نيڪ خصلتن تي مذاق اڙايو، ۽ انهن جي پويان ايترو پيو جو پڇاڙيء مون کي به ياد نه ڪيو. توهان کي الله به وسري ويو. سدائين رڳو انهن جي ويٺا ڪچهرين ڳالهه ڪيو. فلاڻا هنڌ ويا سين، فلاڻا هيئن پيا دعائون گهرن، هيئن پيا استغفار ڪن، هيئن پيا توبهون پڙهن، معتبر ٿيا آهن. الله ٿو فرمائي ته هنن جي پچر توهان کي ايڏو مصروف رکيو جو ذاتي طور توهان جن کي ياد ڪيو آهي، اهو به هليو ويو. پرائي پچر ۾ توهان ايترو غافل ٿي ويو. وڪنتم منهم تضحڪون ۽ توهان انهن تي کلندا ۽ مسخري ڪندا هيا. ايتري قدر الله تعاليٰ انهن کي اتي پشيمان ڪندو. هنن بي فرمانن کي الله تعاليٰ ڪيئن سمجهائيندو ته توهان جو حال ڪهڙو هو جو توهان نيڪن ماڻهن جي نيڪيء تي مسخري ڪندا هئا. انهن جي استغفار تي ٽوڪون ڪندا هئو، انهن جي عبادت کي توهان رياء چوندا هيو، انهن جي نيڪ اٿڻ ويهڻ ۽ نيڪ چلن چال کي توهان بد سمجهندا هيو، ايتري قدر توهان پنهنجي مجلسن کي مصروف رکيو جو منهنجي ياد به توهان کان هلي وئي. اني جزيتهم اليوم بيشڪ مان بدلو ڏنو انهن کي اڄ بما صبروا ان سببان جو هنن صبر ڪيو، انهن صبر ڪيو، استغفار ڪيو، پنهنجي پنهنجي رب سان هو مصروف رهيا، توهان جي انهن حرڪتن ۽ غلطين تي هنن ڪو به توجهه نه ڏنو. انهم هم الفائزون بيشڪ اهي ڪامياب آهن ويچارا مسلمان توهان جي زباني ايذائن توهان جي عملي حرڪتن تي صبر ڪيائون اڄ ڏسو توهان جي مقابلي ۾ ڪهڙو ڦل انهن کي مليو آهي ڪهڙي نيڪ انجام تي پهتا اعليٰ مقام ۽ درجي تي رسيا قال ڪم لبثتم في الارض الله تعاليٰ هنن کان پڇندو قيامت جي ڏينهن ڪيترو ٽڪيو زمين ۾ ڇا عمر گذاريو؟ عدد سنين، سالن جو ڪو ڳاڻاٽو، ٻڌايو ته ڪيترو توهان دنيا ۾ رهيو؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، چوندا اسان رهياسين زمين، ملڪ، ۾ هڪڙو ڏينهن يا ٻه ڏينهن. چيائين اسان کي گهڻي خبر ڪانهي، پتو ڪونهي ڪو ته اسان ڪيترو رهياسين، حالانڪه عمريون گذاريون. فاسئل العادين، تون پڇا ڪر ڳڻڻ وارن کان، يعني اهي فرشتا جيڪي هر نيڪي ۽ بديء کي اسان جي ڪلهن تي ويٺا لکندا ۽ ڳڻيندا هيا، انهن زمين ۾ رهڻ به اسان جو لکيو هوندو، قبر ۾ رهڻ به لکيو هوندو. اسان کي ته نه دنيا جي عمر ياد، نه قبر ۾ وقت ياد. اهو جيڪڏهن پڇڻو آهي ته اهو انهن کان پڇو سائين. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان ايتري قدر ائين غافل حالانڪه عذاب جي لاء ته وڏي تڪڙ هئي توهان کي ته ڀلا الله تعاليٰ اسان کي عذاب موڪل. هميشه چئلينج پيا ڪندا رهندا هيا دنيا ۾ هاڻي وري پتو نٿو پئي ته وقت گهڻو گذريو آهي. ٻڌايو ته تڪڙ ۾ عذاب آيو آهي ڪين دير ٿي آهي. مطلب هو ته جڏهن هنن کي عذاب ڏسڻ ۾ نه ايندو هو صبح جو عذاب گهرن شام تائين عافيت ۾ رهن. بي فرمان جي هڪڙي نٺرائپ جو وڏو هڪڙو طريقو صبح جو عذاب گهرن شام تائين عذاب نه ٿيو چون بابا ڪجهه ڪونهي الله تعاليٰ فرمائي ٿو انهن کان ته هاڻي ٻڌايو ته دنيا ۾ توهان ڪيترو رهيو توهان کي ڪو فائدو ڪو نفو ڪا تڪليف ڪو وقت اهڙو گذريو چوندا سائين اسان کي خبر ناهي معنيٰ هڪڙو ڏينهن ٽڪيا آهيون يا اڌ ڏينهن تي ٽڪيا آهيون. مطلب ان منجهان حاصل آهي ته جيڪا شتابي ڪندا ها ته عذاب اسان کي پهچي، نه ته اسان نٿا مڃون عذاب کي. اڄ اهو شتابي سان عذاب پهتو آهي، ايترو تڪڙو جو دنيا جي عمر هنن کي ياد به ڪانهي ڪا. هڪ ڏينهن يا اڌ ڏينهن پيا ٿا انهي کي چون. وچ ۾ جيڪو قبر جو زمانو گذريو اهو به هنن کي سمجهه ۾ نٿو اچي. روايت ۾ اچي ٿو ته ماڻهو جڏهن اٿندا قبر منجهان، پوء چوندا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ڪنهن اسان کي اٿاريو؟ هي اسان جي آرام جي جاء جاتي اسان ستا پيا هئاسي. قبر جي تڪليف کي آخرت جي مقابلي ۾ هيچ سمجهندا ڪجهه نه سمجهندا. اهي ماڻهو جيڪي قبر ۾ عذاب جي اندر گرفتار هئا انهن جي لاء اهو جواب آهي. پر ٻيا شخص جيڪي قبر ۾ چڱي حال ۾ هيا يا بيهوش حال ۾ هيا. قبر ۾ ٽي حالتون آهن. هڪڙي حالت آرام جي آهي، ٻي حالت بيهوشي جي آهي، ٽي حالت عذاب جي آهي. جيڪي آرام ۾ آهن. سي به ته آخرت جي ڀؤ ۽ انهي اٿڻ ۽ انهي ڀوچاڙ کان ويچارا ڊڄندا ئي توڻي قبر ۾ آرام جي اندر هيا ٻيا شخص جيڪي بيهوش پيل آ سي ته بيهوش آ انهن کي به ته هاڻي جيڪو هوش ايندو ان جي لاء وڏي اها نفير هوندي جنگ جو ميدان ڄڻ ڏسڻ ۾ ايندو انهن کي پر جيڪي شخص قبر جي عذاب ۾ گرفتار هيا پر هاڻي آخرت جو عذاب ڏسندا اهي ته تيئن ڊڄندا تنهن ڪري سڀ ڪنهن جي لاء يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا موافق آ مطلب اهو آهي الله تعاليٰ فرمائيندو ان لبثتم توهان نه ٽڪيا آهيو الا قليلا ٿورو دنيا ۾ جيڪا تڪڙ تڪڙ ڪندا هيؤ سا اجائي هئي تمام ٿورو ٽڪيا آهيو انڪم ڪنتم تعملون توهان جيڪي عمل ڪيو آهي نه لو لو انڪم ڪنتم ڪاش جي توهان نيڪي جا ڪم ڪريو ها جڏهن توهان کي نيڪي به ٻڌائي وئي دنيا جي عمر ٿورڙي هئي اتي جيڪر پيغمبر جي ڳالهه مڃو ها، دنيا کي جيڪر سمجهي وٺو ها، دنيا جي سامان کي جيڪو متاع هو، فاني، انهيء تي مغرور نه ٿيو ها ۽ جيڪر اهي گستاخيون ۽ شرارتون به نه ڪريو ها، ان فاني دنيا جي لذتن ۽ زائل نعمتن جي مٿان توهان ڀروسو ڪري ۽ الله جي دين سان ٽڪر نه کائو ها ته ڪيڏو نه چڱو هو. اهو آهي لو انڪم ڪنتم تعلمون. افحسبتم انما خلقناکم عبثا ڇا توهان ڀانيو ٿا ته اسان توهان کي اجايو ڪري اٿاريو هو دنيا ۾ جو اسان توهان کي پيدا ڪيو سو بيڪار هو ڇا توهان کي اسان وڏي هڪڙي مقصد جي لاء پيدا ڪيو هو اهو مقصد اهو هو ته توهان جي عزت ڪئي وڃي آخرت ۾ تنهن ڪري قرآن موڪليو الله تعاليٰ تنهن ڪري نبي موڪليو قرآن سيکارڻ جي لاء مطلب اصل اهو هيو ته جيئن انسان ذات جي عزت ڪجي پوء ان عزت کي نه سمجهيو، ان رب تبارڪ وتعاليٰ جي ان دين کي هنن چڱي طرح نه ڄاتو. افحسبتم، ڇا توهان ڀانئيو آهي، انما خلقناڪم عبثا، اسان توهان کي موڪليو هو عبث ڪري. عبث چيو آهي جنهن ڪم منجهان ڪو نفعو نه نڪري ائين بيڪار طرح توهان کي اسان اٿاريو هو پيدا ڪيو هو انڪم الينا لا ترجعون ۽ توهان هي به سمجهيو هو ته اسان ڏانهن نه موٽايا ويندؤ ۽ توهان مري ويا آهيو ور بس ٻيهر ڪو نه ٿيندو انما نموت و نحيا وما يهلڪنا الا الدهر بس بابا اسان مرون ٿا وري جيئرا آهيون وري مرنداسين زماني جي گردش اسان کي ماري جياري ٿي توهان اهي اکر چيا ها الله تعاليٰ جي جناب ۾ توهان ايڏيون گستاخيون پي ڪيون. فتعالٰي الله الملڪ الحق سو بيشڪ الله تبارڪ و تعاليٰ مٿاهون آهي ۽ بادشاهه آهي حق جو لا اله الا هو ناهي ڪوئي حاڪم انهيء کان سواء رب العرش مالڪ آهي